SBS Radio ລາວ ລັດວິກຕໍເຣຍຖືກລັອກດາວໂດຍເປັນທາງການມາແຕ່ 8 ໂມງຄ່ຳຂອງວັນພະຫັດທີ 5 ສິງຫາ 2021 ຈົນຮອດວັນທີ 12 ສິງຫາ 2021 ຄື 7 ມື້ເຕັມໆ ຍ້ອນມີຄົນເປັນໂຄວິດ-19 ສາຍພັນເດລຕາໃໝ່ ທີ່ເປັນກໍລະນີທີ່ເປັນຫ່ວ ງເປັນໃຍນຳຫຼາຍແທ້ໆ ການລັອກດາວໃນລັດວິກຕໍເຣຍນັ້ນ ສຳລັບລັດວິກຕໍເຣຍແລ້ວແມ່ນເປັນຮວດທີ 7 ການລັອກດາວນັ້ນຕ້ອງຫ້າມຄົນທັງຫຼາຍບໍ່ໃຫ້ອອກບ້ານອອກເຮືອນໄດ້ ນອກຈາກສຳລັບໄປພຽງແຕ່ ເຫດຜົນບາງສິ່ງບາງຢ່າງ ເຊັ່ນ ອອກໄປຈາກບ້ານເຮືອນບໍ່ໄດ້ເກີນໄກກວ່າ 5 ຫຼັກກິໂລແມັດຈາກບ້ານເຮືອນ ໄປຊື້ເຄື່ອງຊື້ຂອງອັນຈຳເປັນໄດ້ ດັ່ງອາຫານການກິນ ຢູກຢາ ໄປອອກກຳລັງກາຍໄດ້ບໍ່ເກີນ 2 ຊົ່ ວໂມງ ແລະ ໄປນຳກັນບໍ່ໄດ້ເກີນ 2 ຄົນ ໄປວຽກໄປການໃດທີ່ເປັນວຽກການອັນຈຳເປັນ ໄປໃຫ້ສັກຢູກສັກຢາວັກຊີນໂຄວິດ-19 ຫຼື ໄປຫາເອົາການແພດ ຈຳຕ້ອງໃສ່ໜ້າກາກອະນາໄມໃນທຸກຫົນແຫ່ງ ຍົກເວັ້ນໃນ ເຮືອນຂອງໂຕເອງ ເຕົ້າໂຮມກັນບໍ່ໄດ້ ນອກຈາກກັບຜູ້ໃກ້ຊິດສຸດໆ ເຕົ້າໂຮມກັນບໍ່ໄດ້ຢູ່ໃນສາທາລະນະຊົນ ສະຖານທີ່ດູແລເດັກ ແລະ ອະນຸບານເປີດຢູ່ຕໍ່ໄປ ໂຮງຮຽນຖືກປິດ ໃຫ້ກັບໄປຮ່ຳຮຽນໂດຍທາງໄກ remote learning ແຕ່ມີຂໍ້ຍົກເວັ້ນແດ່ສຳລັບນັກຮຽນພິການ ແລະ ຂອງຄອບຄົວທີ່ມີຄວາມກົດດັນຫຼາຍ ແລະ ເດັກຂອງຄົນທີ່ຖືກຮັບຮູ້ວ່າເປັນຄົນທີ່ເຮັດວຽກເຮັດການອັນຈຳເປັນ ການຮຽນຂັ້ນສູງກໍກັບໄປຮຽນໂດຍທາງ remote learning ສຳລັບຄົນໃນຊາຍແດນທີ່ຕິດກັບລັດອື່ນໆ ການຕ້ອງຫ້າມທີ່ມີການຍົກເວັ້ນໃຫ້ບາງສິ່ງບາງຢ່າງແມ່ນບໍ່ຖືກປ່ຽນແປງ ຊຸມຊົນຂອງທ່ານ ການສົນທະນາຂອງທ່ານ SBS ລາວ